ອົງກອນຕະຫຼາດເພື່ອຮອງຮັບຜົນຜະລິດກະສິກຳໃນລາວ ຍັງບໍ່ມີຄວາມສາມາດຄວບຄຸມ ແລະ ຮັບປະກັນດ້ານລາຄາໃຫ້ໝັ້ນທ່ຽງໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ທັງຍັງເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດຂອງລາວມີລາຄາແພງກວ່າປະເທ ດເພື່ອນບ້ານອີກດ້ວຍ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານຈາກບາງກອກ ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຖະແຫຼງວ່າ ການສ້າງຕັ້ງອົ ງກອນຕະຫຼາດກາງ ເພື່ອຮອງຮັບຜົນຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ສິນຄ້າຕ່າງໆ ຂອງກະເສດຕະກອນທົ່ວປະເທດລາວ ໄດ້ທຳການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ເສັດແລ້ວ ແລະ ຈາກການສຶກສາພົບວ່າ ອົງກອນຕະຫຼາດ ກາງຈະສາມາດຮອງຮັບຜົນຜະລິດ ແລະ ຮັບປະກັນດ້ານລາຄາທີ່ໝັ້ນທ່ຽງໃຫ້ກັບກະເສດຕະກອນລາວໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ດ້ວຍການຊື້ ຂາຍສິນຄ້າໂດຍບໍ່ຜ່ານພໍ່ຄ້າຄົນກາງອີກຕໍ່ໄປ ການສ້າງຕັ້ງອົງກອນຕະຫຼາ ດກາງດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ກັບກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຊຶ່ງນອກຈາກຈະສາມາດຮັບປະກັນລາຄາຜົນຜະລິດທີ່ໝັ້ນທ່ຽງໃຫ້ກັບກະເສດຕະກອນລາວ ແລ້ວ ກໍຍັງຈະເປັນການອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຮັບປະກັນດ້ານຄຸນນະພາບໃຫ້ກັບບັນດາພໍ່ຄ້າ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີ່ຈະມາຮັບຊື້ຜົນຜະລິດຂອງກະເສດຕະກອນລາວດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ລຽນ ທິແກ້ວ ລັດຖ ະມົນຕີວ່າການກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ກະຊວງກະສິກຳໄດ້ມີແຜນແລ້ວ ທີ່ຈະກຳນົດລາຄາເກັບຊື້ຕ່ຳສຸດ ດ້ານໜຶ່ງເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ຊາວກະສິກອນເຂົາເຈົ້າມີຄວາມ ຫ້າວຫັນຕັ້ງໜ້າ ດ້ານທີສອງກໍແມ່ນວ່າເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປະກອບການຕ່າງໆ ເຂົາເຈົ້າມີເງື່ອນໄຂສະດວກ ມີຄວາມເປັນທຳໃນການເອົາໄປຈຳໜ່າຍ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ກໍປາກົດວ່າ ສິນຄ້າປະເພດອາ ຫານສັດຕ່າງໆ ໃນລາວມີລາຄາແພງກວ່າໃນໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ຊຶ່ງກໍເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າປະເພດສະບຽງອາຫານໃນລາວມີລາຄາແພງຂຶ້ນດ້ວຍ ທັງນີ້ໂດຍມີສາເຫດສຳຄັນມາຈາກສາລີທີ່ນຳມາໃຊ້ ໃນການຜະລິດເປັນອາຫານລ້ຽງສັດໃນລາວມີລາຄາແພງກວ່າໃນໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ສາຍທອງ ແກ້ວດວງດີ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຈາກເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນ ວ່າ ຢູ່ບ້ານເຮົານີ້ ດຽວນີ້ລາຄາ 3,000 ກີບ ສາລີທີ່ເປັນຝັກແຫ້ງ ແລະ ບົດນີ້ 3,500 ແຕ່ໃນເວລາດຽວກັນນີ້ ເລື່ອງຫົວໜ່ວຍລາຄາຢູ່ຫວຽດນາມສັ່ງຊື້ສາລີຈາກອາເມລິກາ ໂລພຽງ 1,700 ກີບ ຢູ່ໄທ 1,550 ກີບ ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ຫົວອາຫານ ເຂົາເຈົ້າຖືກ ສະບຽງເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງຖືກໝົດ ຖ້າວ່າບ້ານເຮົາຍັງລາຄາສູງຈັ່ງຊີ້ ຄືວ່າທັງໝົດກຸ້ງປາເປັດໄກ່ຈະແພງໝົດ ເພາະວ່າສາລີແມ່ນ 50 ເປີເຊັນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຫົວອາຫານ ດຽວນີ້ຫົວອາຫານພວກເຮົາ 6,000 ກີບ ຕໍ່ກິໂລ ຢູ່ຫວຽດນາມ 3,000 ກີບ ໄທ 3,000 ກີບ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ກໍໄດ້ຕັ້ງສູນພັດທະນາກາໝາຍການຄ້າຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍການຊ່ອຍເຫຼືອຂອງອົງການສະຫ ະປະຊາຊາດ ພາຍໃຕ້ເປົ້າໝາຍເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບສິນຄ້າທີ່ຜະລິດໃນລາວໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າການສົ່ງອອກສິນຄ້າຂອງລາວໄປຍັງຕ່າງປະເທດໃຫ້ສູງ ຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນສິນຄ້າແປຮູບຜົນຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ໄມ້ແປຮູບນັ້ນ ຖືເປັນທ່າແຮງສຳຄັນທີ່ພາກທຸລະກິດໃນລາວສາມາດທີ່ຈະພັດທະນາໃຫ້ແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດສາກົນໄດ້ເປັນຢ່າງ ດີ ຖ້າຫາກວ່າໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມຈາກລັດຖະບານໃນດ້ານແຫຼ່ງເງິນທຶນ ເພື່ອພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການໂຄສະນາສິນຄ້າລາວໃນຕ່າງປະເທດ ໂດຍອີງຕາມລາຍງານຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດລາ ວລະບຸວ່າ ລາວມີໜ່ວຍທຸລະກິດຈຳນວນ 124,830 ຫົວໜ່ວຍ ໂດຍ 94 ເປີເຊັນ ເປັນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ໄດ້ທຳການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ເພື່ອຕອບສະໜອງການບໍລິໂພກພາຍໃນປະເທດເປັນດ້ານຫຼັກ ແລະ ມີພຽງ 630 ຫົວໜ່ວຍ ຄິດເປັນ 0.5 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ທີ່ເນັ້ນການຜະລິດສິນຄ້າເພື່ອສົ່ງອອກ ສ່ວນ 1,700 ກວ່າຫົວໜ່ວຍ ຄິດເປັນ 1.4 ເປີເຊັນ ທີ່ເນັ້ນທັງການຜະລິດສິນຄ້າເພື່ອສົ່ງອອກ ແລະ ຕອບສະໜອງການບໍລິໂພກພາຍໃນ ສ່ວນ 28.2 ເປີເຊັນ ຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທັງໝົດນັ້ນ ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 11 ເປີເຊັນ ແລະ ຈຳປາສັກ 9.2 ເປີເຊັນ ສ່ວນເຂດທີ່ມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໜ້ອຍທີ່ສຸດ ຄືແຂວງເຊກອງ 1.2 ເປີເຊັນ ຜົ້ງສາລີ 1.3 ເປີເຊັນ ແລະ ຫຼວງນ້ຳທາ 1.8 ເປີເຊັນ ຕາມລຳດັບ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA